ຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ສຸພັດຕາ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄລິບຊາຍຈີນໂຍ ນບ້ວງໃສ່ພະນັກງານແມ່ຍິງ ຖືກວິຈານຈາກສັງຄົມ ສະຖານທູດລາວຢູ່ໄທ ລາຍງານມີຊາວລາວ 228,000 ຄົນ ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ໄວລຸ້ນມີອັດຕາການແຕ່ງດອງ ແລະ ຖືພາກ່ອນອາຍຸ 18 ປີເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍຜູ້ ຊາຍຖືກລັກພາໂຕ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍລອດມາໄດ້ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາ ເຟສບຸກຂອງທ່ານ ໂຈເຊັບ ອັກຄະລາວົງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງແຮມແ ມ່ຂອງ ເຊິ່ງເປັນໂຮງແຮມຂອງຄົນຈີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເປັນແມ່ຍິງລາວຈຳນວນ 12 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຮັບແຂກໃນໂຮງແຮມມາຢືນລຽງແຖວກັນ ພ້ອມກັບຖືເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ ແ ລ້ວໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຈີນ ໂຍນບ້ວງຄ້ອງພະນັກງານ ໃນລັກສະນະຄືກັນກັບ ໂຍນບ້ວງຄ້ອງເປັດຕາມງານບຸນຕ່າງໆ ແລະ ມີການຖ່າຍຄລິບວິດີໂອລົງເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຄົນລາວຕ່າງກໍວິພາກວິຈານເຖິງຄວາມບໍ່ເໝາະສົມໃນການກະທຳດັ່ງກ່າວ ເປັນການລົບຫຼູ່ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງລາວຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາທາງໂຮງແຮມວ ຽງຈັນແມ່ຂອງ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງພະນັກງານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ເຫດການທີ່ເຫັນໃນຄລິບວິດີໂອນັ້ນ ແມ່ນເປັນການໂຍນບ້ວງໃສ່ພະນັກງານແມ່ຍິງ ເພື່ອເອົາແກ້ວເບຍ ແລະ ແກ້ວເຫຼົ້າ ທີ່ ພະນັກງານຖືໄວ້ນັ້ນຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການເຮັດກິດຈະກຳແບບຊູ້ສາວ ຫຼື ຄ້າປະເວນີແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດການວິພາກວິຈານກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ໂຮງແຮມກໍກຳລັງມີການຫາລືກັນ ເພື່ອໃຫ້ ຢຸດຕິກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພານີ້ວ່າ ເຮົາຫັ້ນນ່າ ບໍ່ໄດ້ເອົາຄົນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຊ່ວງເທດສະການຊື່ໆ ແລ້ວທາງສຽງມາ ພະນັກງານກໍຕຳໜິຫຼາຍ ແລ້ວ ເພິ່ນກໍ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ວ່າ ບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງປະມານນີ້ນະ ຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນກໍຄື ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຢາກເຮັດໄປຊັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຢາກເຮັດ ໝາຍເຖິງຂອງເອົາຄົນມ່ວນສັງສັນນະ ບໍ່ຄິດວ່າມັນສິເປັນຈັ່ງໃດ ໃນຂະນະທີ່ຊາວ ລາວຫຼາຍຄົນທີ່ເຫັນຄລິບວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ກໍຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ເຫັນວ່າເປັນການລົບຫຼູ່ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງລາວຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ພ້ອມທັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳລາວ ເຮັດໃຫ້ຊາວລາວຫຼາຍຄົນຮັບບໍ່ ໄດ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງກວດສອບ ດັ່ງຊາວລາວກ່າວວ່າ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ການຈັດການບໍລິຫານຂອງຂະເຈົ້າເນາະ ແຕ່ວ່າ ຖ້າ ຄຳເຫັນ ຖ້າເຫັນ ມັນກະບໍ່ຖືກຕ້ອງຫັ້ນນະ ມັນຄືເຮົາໄປ ຫຼິ້ນງານບຸນງານຫຍັງເນາະ ເຫັນແຕ່ເຂົາເຈົ້າຄ້ອງຄໍເປັດຫຍັງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່ານີ້ຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າ ເອົາຄົນມາຢືນແບບນີ້ຫັ້ນນ່າ ມຸມມອງຂອງສັງຄົມເບິ່ງທົ່ວໄປເນາະ ຄືດູໝິ່ນວ່າເຮົາກະບໍ່ແມ່ນມະນຸດລະຫັ້ ນນ່າ
ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງທີ່ເຫັນຄລິບວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ກໍຮູ້ສຶກຮັບບໍ່ໄດ້ກັບພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວຂອງຄົນຈີນ ທີ່ເປັນການລົບຫຼູ່ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງລາວ ເຊິ່ງເຫັນວ່າສຳລັບພະນັກງານຍິງທີ່ຢູ່ໃນຄລິບວິດີໂອ ບາງຄົນ ກໍອາດຈະມີຜົວ ແລະ ລູກແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍອາດຈະສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້ານຳດ້ວຍ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄັນວ່າຫາງສຽງປະຊາຊົນ ມັນກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ມີ ຜູ້ໃດ ບໍ່ໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນ ຄືວ່າມາຢູ່ນຳບ້ານຄືກັນແລະ ມັນກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນ ໃນໃຈມັນກໍຢາກຕາມແນວຄິດປະຊາຊົນ ແນວຄິດຜົວເຂົາ ລູກເຂົາ ຕົວຈິງມັນກວ່ານີ້ອີກ ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄົນຈີນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມຖ່າຍຄລິບວິດີໂອພະນັກງານແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມບັນເທີງຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ເໝາະສົມຢູ່ດີ ເຊິ່ງກໍຂັດຕໍ່ວັດທະນະທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງນຳດ້ວຍ ຈຶ່ງຢາ ກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເອີ ມັນຈະເຮັດເປັນຄອນເທັນຂອງເພິ່ນທຳມະດາ ແຕ່ປົກກະຕິທົ່ວໄປລັດຖະບານເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນດອກ ສົງໄສເຂົາຄືຈ ະເຮັດຄອນເທັນຫຍັງຂອງເຂົາປະມານນັ້ນສັກຢ່າງນັ້ນລະ ປົກກະຕິຢູ່ລາວເຮົາມັນກໍບໍ່ມີແບບນີ້ ເຂົາກໍຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງເຂົາ ອາດຈະເປັນຄອນເທັນຫຍັງສັກຢ່າງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເ ສລີໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສະດວກໃຫ້ສຳພາດ ນອກນີ້ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແ ຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າພຽງແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນຄລິບວິດີໂອດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຕອບໂຕ້ແນວໃດເທື່ອ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນລາວກໍເຫັນວ່າ ເຫດການຄົນຈີນເຮັດລັກສະນ ະດັ່ງກ່າວຕໍ່ແມ່ຍິງລາວ ກໍຍ້ອນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າມາຂອງຄົນຈີນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນມັກເຮັດພຶດຕິກຳບໍ່ເໝາະສົມໃນຫຼາຍກໍລະນີ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນນຳເ ຈົ້າໜ້າທີ່ເຮົາເນາະ ກໍບໍ່ບອກເຄັ່ງຄັດເຂົາເຈົ້າ ເອີ ຄືວ່າເຄັ່ງລະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຫົວຊາ ເອີ ແລ້ວກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະນີ້ເນາະ ຄືວ່າຄັນວ່າແນວບໍ່ດີ ເຮົາກໍບໍ່ຢາກເຫັນດີປານໃດເນາະ ຄັນແນວມັນຖືກກັບລະບຽບ ບ້ານເມືອງ ແຕ່ເຮົາເຫັນດີນຳ ແນວບໍ່ຖືກລະບຽບບ້ານເມືອງ ເຮົາກໍບໍ່ເຫັນດີນຳລະເນາະ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄົນຈີນເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນແຂວງຕ່າງໆໃນລາວ ກໍເຄີຍເຮັດພຶດຕິກຳບໍ່ເໝາະສົມກັບແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກໍໄດ້ຖ່າຍວິດີໂອເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍກໍລະນີມາແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເດືອ ນມົກກະລາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ຊາຍຈີນໄດ້ນຳເອົາເດັກຍິງລາວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ມາຢືນເທິງຊິງຊັ່ງນ້ຳໜັກ ໃນລັກສະນະເປັນການຊັ່ງຊິງນ້ຳໜັກ ຜູ້ໃດໜັກເທົ່າໃດ ມີລາຄາຊື້ຂາຍເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເມື່ອເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2023 ຄົນຈີນກໍໄດ້ຈ້າງເດັກຍິງລາວຈຳນວນໜຶ່ງມາເຕັ້ນໂຊ ພ້ອມທັງຖ່າຍທອດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຈົນມາຮອດວັນທີ 28 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຮືອນເຊົ່າແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ເມືອງ ແລະ ແ ຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ພົບເຫັນຄົນຈີນ 2 ຄົນ ຊື່ທ້າວ ຕວນຈີເວິນ ອາຍຸ 33 ປີ ແລະ ທ້າວ ຫຼິວຊິກົວ ອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ເດັກຍິງອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຈຳນວນ 8 ຄົນ ພ້ອມທັງອຸປະກອນສຳລັບຖ່າຍທອດສົດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຈຶ່ງ ໄດ້ນຳເອົາຄົນຈີນ 2 ຄົນນັ້ນໄປສືບສວນສອບສວນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະຖານທູດລາວໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ປະເທດໄທ ລາຍງານເມື່ອທ້າຍເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄາດການວ່າ ປັດຈຸ ບັນມີຊາວລາວປະມານ 228,000 ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ສາເຫດທີ່ຄົນລາວເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນໄທຫຼາຍ ກໍຍ້ອນວ່າບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນໃນລາວຕົກຕ່ຳ ທີ່ມີສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນ ຄ່າ ແຕ່ຜັດຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າໂຕ ແລະ ເງິນເດືອນໃນລາວກໍຍັງຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍ ເມື່ອຄົນລາວໄດ້ໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າໂຕ ຫຼາຍຄົນກໍຫຼັ່ງ ໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວກໍພະຍາຍາມສູ້ຊົນກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພາະໃນລາວກໍຂາດແຄນຄົນງານ ໂດຍເພີ່ມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ຄົນງານລາວເປັນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ ເດືອນແລ້ວ ແລະ ໂຄສະນາວຽກງານໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າມາສະໝັກເຮັດວຽກ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີຄົນສົນໃຈ ເຊິ່ງທາງລັດຖະບານລາວກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ປະເທດລາວພົບກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ ເງິນກີບ ອ່ອນຄ່າຢູ່ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງດິ້ນຮົນຫາເງິນເພື່ອລ້ຽງຊີບ ກໍບໍ່ສາມາດຫ້າມຄົນລາວອອກນອກປະເທດໄດ້ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຮງງານທ່ານໜຶ່ງທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພ ານີ້ວ່າ ຄືຮູ້ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານເງິນຄ່ອນຂ້າງສູງເນາະ ລາວນີ້ເງິນຄ່ອນຂ້າງຕ່ຳ ແຮງງານເຮົາກໍທຸກຄົນດິ້ນຮົນຫາລາຍຮັບນ່າ ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄປ ໂຕນີ້ແຫຼະໂຕບັນຫາຫຼັກໆ ແຕ່ ວ່າລັດຖະບານເຮົາກໍພະຍາຍາມຫາທາງອອກຫັ້ນແຫຼະ ພະຍາຍາມ ຫາຊ່ອງທາງ ລົງໂຄສະນາຫັ້ນແຫຼະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາເຮັດວຽກຄືເກົ່າ ແຕ່ວ່າກໍໄດ້ແຕ່ໂຄສະນາເນາະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສ່ວນບັນຫາຄົນງ ານລາວຂາດແຄນໃນປະເທດນີ້ ທາງການກໍຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຖືວ່າຄົນງານລາວພາຍໃນນີ້ຂາດແຄນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ລະບັນດາບໍລິສັດ ໂຮງງານ ຄົນງານລາວກໍຫຼຸດລົງເປັນເຄິ່ງ ເຊັ່ນ ໂຮງງານໜຶ່ງມີປະມານ 200 ປາຍຄົນ ກໍພາກັນອອກໄປ 100 ປາຍຄົນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ໂຕນີ້ ຖ້າວ່າສຳຫຼວດລົງໄປນີ້ກໍຫຼາຍເດ້ ແຕ່ລະໂຮງງານກໍຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ທີ່ຜ່ານມານີ້ບາງຄັ້ງກໍ 200 ປາຍ ແຕ່ກໍຫຼຸດລົງປະມານ 100 ປາຍຈັ່ງຊີ້ນ່າ ກໍ ຖືວ່າສົມຄວນຢູ່ເນາະ ໂຮງງານມັນກໍເປີດໃໝ່ແດ່ຫັ້ນນ່າ ຂະນະທີ່ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນໄທທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ທີ່ລາວເດີນທາງມາເຮັດວຽກໃນໄທ ກໍເພາະໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍກວ່າຢູ່ລາວ ເພາະເຮັ ດວຽກໃນລາວເງິນເດືອນໜ້ອຍ ບໍ່ພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນຄ່າຄອງຊີບສູງເທົ່າກັບໄທ ບາງຄົນກໍເປັນໜີ້ສິນຫຼາຍ ໃນຍຸກນີ້ຕ້ອງໃຊ້ແຕ່ເງິນ ຄອບຄົວກໍມີບັນຫາໄດ້ປະຮ້າງກັນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເງິນຕໍ່ເດືອນມັນກໍຕ່າງກັນ ຢູ່ລາວຄ່າແຮງງານມັນກໍບໍ່ຫຼາຍຫັ້ນນ່າ ຫຼາຍບັນຫາ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແຫຼະ ເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າບໍ ຊິປະມານນັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າຍຸກມັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນເດ້ ແຕ່ຄອບຄົວມັນເປັນແບບ ນັ້ນແຫຼະ ກໍຈັ່ງໄດ້ແຕກແຍກກັນ ຕ້ອງໄດ້ປະ ໄດ້ຮ້າງກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວລາວໃນແຂວງຈຳປາສັກທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ກໍມີລູກຊາຍກຳລັງດຳເນີນເລື່ອງເຮັດໜັງສືເດີນທາງ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກໃນໄທ ເ ພາະຢູ່ລາວນີ້ເງິນເດືອນຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ລາຍຈ່າຍສູງ ແລະ ສິນຄ້າກໍມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຖ້າໄປໄດ້ເງິນເດືອນຢູ່ໄທມາໃຊ້ຈ່າຍໃນລາວ ກໍຖືວ່າໄດ້ຫຼາຍ

ປັດຈຸບັນນີ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນກໍອອກໂຮງຮຽນກັນຫຼາຍ ຮຽນບໍ່ຈົບ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຮຽນໄປຈະໄດ້ເຮັດວຽກຫຍັງ ກໍພາກັນໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຫາເງິນລ້ຽງຄອບຄົວດີກວ່າ ຄັນຊິວ່າວ່າເງິນເ ດືອນຕ່ຳວ່າກໍແມ່ນລະ ມັນເງິນກີບເຮົາມັນຕ່ຳນ່າ ແບບວ່າເຂົາເຈົ້າວ່າໄປຫາເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດນ່າ ມັນໄດ້ເງິນດີ ຊິນ່າ ບາງຄົນກໍອອກໂຮງຮຽນທັງປີ ເຂົາເຈົ້າແຕ່ຄິດວ່າຮຽນໄປກໍບໍ່ມີວຽກໃຫ້ເຮັດ ນ່າ ເ ຂົາເຈົ້າເລີຍອອກໄປເຊາະຫາເງິນຫາຄຳມາໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ເບິ່ງຄອບເບິ່ງຄົວແບບນີ້ນ່າ ປັດຈຸບັນພົບວ່າມີພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍຄົນລາອອກຈາກໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງການງານກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັນດາ ໂຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍຍັງຂາດແຄນຄົນງານຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 3,000 ຄົນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃນລາວ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດລາວພົບບັນຫາ ຂາດແຄນຄົນງານລາວຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຕັດສິນໃຈເດີນທາງໄປຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນສູງກວ່າໃນລາວ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວກໍລາຍງານວ່າ ໃນເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2022 ມີຄົນລາວເດີນທາງກັບໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ 150,000 ຄົນ ແລະ ມີຄົນງານລາວປະມານ 71,000 ຄົນໃນໄທ ບໍ່ສາມາດລະບຸໂຕຕົນໄດ້ ແລະ ມີຊາວລາວຢ່າງໜ້ອຍ 13,000 ຄົນ ເຮັດວຽກໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ປັດຈຸບັນປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາໄວລຸ້ນຖືພາກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ເພີ່ມສູ ງຂຶ້ນທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຍ້ອນການຍອມຮັບໃຫ້ເດັກຍິງແຕ່ງດອງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ການຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະອະນາໄມທາງເພດ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງຊາຍ ການໃຊ້ແອວກໍຮໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສຳພັນ ແລະ ການທີ່ເດັກຍິງບໍ່ສາມາດເລືອກເສັ້ນທາງຂອງໂຕເອງໄດ້ຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ດັ່ງຍານາງ ມາຣີ ຮາບິໂຕ ນັກວິໄຈອາວຸໂສຂອງສະຖ າບັນເບີເນັດ ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນວິໄຈທາງການແພດໃນອົດສະເຕຣເລຍ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍງານວິໄຈເລື່ອງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງການຖືພາ ໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມລາວ ໃນວັນທີ 2 ກຸ ມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ການຖືພາຂອງເດັກຍິງທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ມັນເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແຕ່ງດອງກັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ແຕ່ງດອງກັນຈຳນວນໜຶ່ງ ຈະມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-16 ປີ ແຕ່ພັດມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍແຕ່ງດອງກັນແຕ່ອາຍຸ 12-13 ປີ ສະນັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຮ່ວມກັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຖືພາແບບບໍ່ພ້ອມຕາມມາ ດັ່ງຊາວມົ້ງອາຍຸ 15 ປີ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ປະມານ 15-16 ນັ້ນ

ເມື່ອເດັກນ້ອຍຕັດສິນໃຈແຕ່ງດອງກັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຖ້າຫາກເດັກຍິງຕ້ອງການຢ່າຮ້າງຈາກຜົວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດກັບໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວເດີມຂ ອງຕົວເອງໄດ້ອີກ ທັງຍັງກາຍເປັນແມ່ຮ້າງທີ່ສັງຄົມບໍ່ຍອມຮັບ ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງໃນຊົນເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງສາວມົ້ງອາຍຸ 15 ປີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ ວ່າ ຜູ້ຍິງມົ້ງແລ້ວເອົາຜົວແລ້ວຕ້ອງໄດ້ໄປຢູ່ນຳຜົວ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳແມ່ທີ່ເກີດເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ໄປຢູ່ກັບແມ່ຜົວແມ່ຍ່າຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າອັນແຕ່ງງານໄປແລ້ວ ຖ້າຜົວຄົນນັ້ນລາວບໍ່ອັນຫາເງິນໃຊ້ ຫຼືວ່າມີແຕ່ຫຼິ້ນ ຫຼືວ່າໄ ປກິນເບຍໃຫ້ເຮົາ ຕອນນັ້ນເຮົາເລີກກໍໄດ້ ແຕ່ວ່າຊື່ສຽງຂອງເຮົາຊິບໍ່ດີຕອນທີ່ເຮົາຍັງເປັນສາວຫັ້ນນະ ປະເພນີ ເອີ ເຂົາເອີ້ນວ່າອັນຜູ້ສາວມືສອງຫັ້ນນະ ອືມ ແມ່ນແຫຼະ ຫ້າງແນວນັ້ນແຫຼະ ອັນໂຕນັ້ນກະຂຶ້ນກັ ບຄອບຄົວທີ່ວ່າອັນໝັ້ນກັນຕອນອັນຍັງເດັກນ້ອຍ ແລ້ວຕອນນີ້ອັນໂຕແລ້ວເຂົາຈະອັນຢ້ານບໍ່ໄດ້ກັນ ແລ້ວເຂົາອັນຄອບຄົວກໍເລີຍໃຫ້ແຕ່ງງານເລີຍຕອນ 12 ປີຫັ້ນກໍມີ
ຜ່ານມາເດັກຍິງຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດີພໍ ເທົ່າໃດ ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເພດສຶກສາ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳທາງດ້ານການວາງແຜນຄອບຄົວຈາກທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບເທື່ອ ດັ່ງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແຂວງທາງພາກໃຕ້

ຢູ່ ອັນ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ມັນ ມັນ ມັນກະ ມັນກະແລ້ວແຕ່ ເພາະວ່າມັນມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ມັນລະບຸບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນຊົນເຜົ່າ ມັນຕ້ອງບັນລຸນິຕິພາວະກ່ອນຈຶ່ງສາມາດ ໜ້າຈະເປັນຄວາມຮູ້ ໜຶ່ງມາຄວາມຮູ້ ສອງມາເວົ້າເລື່ອງສະຖານທີ່ ສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ ສະນັ້ນ ຫ່າງໄກແທ້ໆ ບາງເທື່ອກະຮອດຫົກເຈັດຄົນກໍມີ
ນອກຈາກການແຕ່ງດອງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວລາວເຜົ່າຕ່າງໆໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ ການແຕ່ງດອງ ແລະ ມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍເປັນສ່ວ ນໜຶ່ງຂອງການຜະລິດກຳລັງແຮງງານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດຄອບຄົວນຳ ອີກທັງຄວາມບໍ່ທັນຮູ້ໜັງສືກໍເປັນອີກປັດໄຈສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນລາວບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂ ລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ດັ່ງຊາວມົ້ງອາຍຸ 34 ປີ ອາຊີບຂາຍຢາພື້ນເມືອງປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເພດສຳພັນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເບິ່ງເສດຖະກິດເຮົາ ບາງຄົນກະມີ 4 5 ຄົນ ບາງຄົນກໍມີ 7 8 9 ຄົນ ອືມ ສຳຄັນແມ່ນມາຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ເອີ ເປັນວຽກກະເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ ລ້ຽງສັດນີ້ແຫຼະ ກະມີຫຼາຍຢູ່ ເປັນໂລກຊີຟິລິດ ໜອງໃນແທ້ ໜອງໃນທຽມ ສ່ວນຫຼາຍເປັນໜອງໃນທຽມ ແຕ່ພະຍາດໂຕນີ້ມັນເປັນພະ ຍາດ ຕິດຕໍ່ກັນແມ່ນເນາະ ກໍລະນີເຮົາມີເຊື້ອ ແລ້ວເຮົາໄປຮ່ວມຜູ້ເຖົ້າ ເຮົາໄດ້ນອນນຳຜູ້ເຖົ້າຄົນນັ້ນກະຕິດ ໄປນຳຜູ້ເຖົ້າຄົນນັ້ນ ບາງຄົນມັນບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍເນາະ ຢ້ານສັງຄົມຊິຮູ້ຫຼາຍ ແມ່ນຕິດນຳໄວລຸ້ນເ ຍົາວະຊົນ ບາງຄົນກະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກະຕິດ ໄປລົມສາວແມ່ໝ້າຍແມ່ຮ້າງກະຕິດ ເຖິງແມ່ນວ່າການແຕ່ງດອງ ແລະ ມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຈະເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດລາວ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພັດເກີດຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໃນບັ ນດາເຜົ່າທັງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ດັ່ງນາງພະຍາບານຜະດຸງຄັນ ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ ນາງກ່າວວ່າ ເວົ້າເລື່ອງແຕ່ງດອງມັນກະອີງຕ າມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍນະ ອາຍຸຕ່ຳ 15-16 ປີ ກະຖືພາ ແຕ່ວ່າ ນ້ອຍກວ່າຫັ້ນມີບໍ່ ມີຕ່ຳ 13 ປີ ຫຼືວ່າ 14 ປີ ແຕ່ເປັນ ເປັນຊົນເຜົ່າ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຊົນເຜົ່າກັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຄັນພາກໃຕ້ຈະບໍ່ແມ່ນມົ້ງ ພາກໃ ຕ້ນີ້ຈະເປັນ ອັນ ອັນ ຊົນເຜົ່າປະໂກະ ຊົນເຜົ່າກະຕາງ ເຜົ່າອິນ ຢູ່ໃນຫັ້ນມັນກໍມີປັດໄຈ ມັນກໍມີຫຼາຍປັດໄຈເນາະ ອັນທີໜຶ່ງກໍແມ່ນຄອບຄົວ ສອງກໍແມ່ນຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ກໍຄືແບບວ່າ ເວົ້າເລື່ອງເສດຖະກິດຄອ ບຄົວ ຫັ້ນແຫຼະ ໜຶ່ງມາຖານະກະບໍ່ດີ ສອງມາກະເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທຳ ຫຼືວ່າການສຶກສາຍັງເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກ ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນການໃຊ້ແອວກໍຮໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສຳ ພັນໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຜີຍແຜ່ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ເຂດນອກພໍເທົ່າໃດ ແຕ່ພັດເກີດຂຶ້ນກັບກຸ່ມໄວລຸ້ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ຈົນເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາແບບບໍ່ພ້ອມ ການແຕ່ງ ດອງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊິ່ງບໍ່ທັນຮອດ 18 ປີ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກອາຍຸບໍ່ທັນຮອດເກນກົດໝາຍກຳນົດ ກໍຍັງສາມາດແຕ່ງດອງກັນໄດ້ ຖ້າຫາກທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນ ດັ່ງນັກກົດໝາຍຊາວມົ້ງຢູ່ແຂວງ ພາກເໜືອ ທ່ານກ່າວວ່າ ຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າຕາມຮີດຕາມຄອງ ແບບວ່າແຕ່ງງານແບບວ່າມີຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ມີການອັນນ່າ ຮ້ອງຟ້ອງ ບໍ່ມີການອັນນ່າ ວ່າມີຫຍັງ ຄືກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ອີງໃສ່ກົດໝາຍ ຖ້າວ່າເ ຂົາບໍ່ພໍໃຈ ເຂົາມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືວ່າເລື່ອງນັ້ນກະໄປຫາກົດໝາຍ ມັນຈະຜິດ ເພາະວ່າຕ້ອງແມ່ນ 18 ປີຂຶ້ນໄປນະ ອັນນ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຝ່າຍກົດໝາຍນີ້ ເຂົາອັນນ່າ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນາຍບ້ານເນາະ ນາຍບ້ານຜູ້ປົກ ຄອງເນາະ ເອີ ຖ້າວ່ານາຍບ້ານຜູ້ປົກຄອງຍັງເຊັນ ຍັງເຊັນເອກະສານໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າບໍ່ ບໍ່ສົມຍອມ ບໍ່ຍິນຍອມແຕ່ງງານນຳກັນ ຫຼືວ່າຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ມັນຈະຜິດກົດໝາຍ ເຂົາຈະດຳເນີນຕໍ່ນາຍບ້າ ນເນາະ ໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງປະຊາກອນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານ The World Population Prospects ທີ່ລະບຸວ່າ ປະເທດລາວມີອັດຕາການຖືພາໃນໄວລຸ້ນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ຈຳນວນ 73.17 ຄົນ ຕໍ່ໄວລຸ້ນຍິງ 1,000 ຄົນ ເ ຖິງວ່າອັດຕາການຖືພາໃນໄວລຸ້ນຍິງຂອງປະເທດລາວຈະຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ລາວກໍຍັງຄົງເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການຖືພາໄວລຸ້ນແມ່ຍິງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ ສຳລັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ມີສັດສ່ວນການຖືພາຕໍ່ປະຊາກອນໄວລຸ້ນຍິງ 1,000 ຄົນ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດລາວກໍປະກອບມີ ຟີລິບປິນ 48.2 ຄົນ ກຳພູຊາ 45.45 ຄົນ ຫວຽດນ າມ 34.6 ຄົນ ອິນໂດເນເຊຍ 33.93 ຄົນ ຕີມໍເລສເຕ 33.88 ຄົນ ພະມ້າ 33.04 ຄົນ ໄທ 32.72 ຄົນ ບຣູໄນ 9.98 ຄົນ ມາເລເຊຍ 9.27 ຄົນ ສິງກະໂປ 2.62 ຄົນ
ໃນວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ມີເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍອາຍຸ 13 ປີ ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຫາຍໂຕອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ບອກພໍ່ແມ່ວ່າຈະໄປໃສ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ຈົນຮອດເວລາ 6 ໂມງແລງ ເຊິ່ງທາງພໍ່ແມ່ຈຶ່ງໄດ້ໂພສຂໍ້ຄວາມຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານເຟສບຸກ ແລະ ກໍໄດ້ສອບຖາມຜູ້ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ຮູ້ຂໍ້ມູນວ່າລູກຊາຍໄປສົ່ງກະເປົາໃຫ້ໝູ່ ຕໍ່ມາຂ້ອນຂ້າງມືດຄ່ຳກໍພົບລູກຊາຍປອດໄພດີ ໂດຍແມ່ ຂອງລາວໄດ້ໂທໄປເບີລູກຊາຍຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ ຈົນກະທັ່ງລູກຊາຍກໍຮັບໂທລະສັບ ແລະ ມີອາການຮ້ອງໄຫ້ ຕົກໃຈ ສັ່ນ ຢ້ານ ບອກພໍ່ແມ່ໄປຮັບຢູ່ເຂດບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ຕາມທີ່ໄດ້ສອບຖາມລູກຊາຍເບື້ອງຕົ້ນ ລູກຊາຍເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າຖືກຜູ້ຊາຍສາມຄົນມາອຸ້ມໄປ ຈັບປິດຕາ ມັດມື ພາຂຶ້ນລົດ ເຊິ່ງຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວ ບໍ່ຮູ້ວ່າເວົ້າພາສາຫຍັງ ແລ້ວເອົາລູກຊ າຍໄປຖິ້ມໄວ້ແຄມຂອງ ແຕ່ໄດ້ມີລຸງຄົນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນລັກສະນະຮ້ອງຮ້າຍໃສ່ສຽງດັງ ຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນນັ້ນກໍຫຼົບໜີໄປ ລຸງຄົນດັ່ງກ່າວກໍເຂົ້າມາສອບຖາມວ່າປອດໄພດີບໍ ແລະ ກໍໃຫ້ເງິນຕິດໂ ຕ ພ້ອມໃຫ້ໄຟສາຍໄວ້ເພາະມັນມືດ ກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ ທາງຄອບຄົວກໍບໍ່ໄດ້ຕິດໃຈເອົາເລື່ອງ ຫຼື ຕ້ອງໄປແຈ້ງຄວາມແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພາະລູກປອດໄພກໍຖືວ່າໂຊກດີແລ້ວ ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຊາຍກະທົບກ ະເທືອນຈິດໃຈ ຍ້ອນລູກຊາຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ດັ່ງແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຊາຍຜູ້ນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພານີ້ວ່າ ພົບແລ້ວເດີ ດຽວນີ້ເພິ່ນຍັງສັ່ນຍັງເຊັນຢູ່ນະ ຖາມກະເຈົ້າຕາມທາງວ່າໄປສົ່ງ ກະເປົາໝູ່ ແຕ່ບໍ່ເຫັນເລີຍ ເພິ່ນກະນຳຊອກລູກຂ້ອຍແທ້ວ່າ ເພິ່ນເລົ່າເຫດການຕາມເພິ່ນເລົ່າເລີຍ ອັນນີ້ເຮົາບໍ່ເຫັນກັບຕາ ເອົາລາວໄປຖິ້ມໄວ້ແຄມຂອງວ່າຊັ້ນ ຖາມລາວວ່າຄົນລາວບໍ ບໍ່ ລາວວ່າເວົ້າພາສ າອື່ນວ່າຊັ້ນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຖາມລູກເຮົາອີກ ເພາະວ່າລູກເຮົາເປັນຫົວໃຈ ເຮົາຖາມຫຼາຍບໍ່ໄດ້ ລູກຂ້ອຍປອດໄພແລ້ວກະຢ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງແລ້ວແຫຼະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ກະທົບກະເທືອນຈິດໃຈລາວຫຼາຍ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍໄດ້ກ່າ ວຕື່ມວ່າ ຄາດວ່າເປັນກຸ່ມຄົນລັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ທ່ານກໍຄິດວ່າລູກຊາຍຂອງທ່ານຈະຕົວະເຮັດຫຍັງ ເພາະທີ່ໄປພົບເຫັນລູກຊາຍກໍມີອາການຮ້ອງໄຫ້ ຕື່ນ ແລະ ຢ້ານຢູ່ແລ້ວ ລາວເມື່ອຍຈົນບໍ່ກ້າໄປໂຮງຮຽນ ເ ຊິ່ງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ກໍຢາກໃຫ້ເປັນອຸທາຫອນເຕືອນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຄົນອື່ນ ໃຫ້ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານດີໆ ເພາະຖືວ່າລູກຊາຍຂອງທ່ານໂຊກດີຫຼາຍທີ່ພໍ່ແມ່ຊອກຫາເຫັນ ອັນນີ້ກະຢາກຝາກນະ ໃຫ້ເຕືອນສະ ຕິຜູ້ປົກຄອງແຕ່ລະຄົນເນາະ ໃຫ້ເບິ່ງລູກຫຼານເບິ່ງແຍງໃຫ້ເພິ່ນດີໆ ໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງວ່າຊັ້ນຊະ ເຄສຕົວຢ່າງ ເດັກນ້ອຍມັນເວົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງມັນໄດ໋ອັນນີ້ນະ ຊັ້ນແມ່ນແທ້ນະ ຖືວ່າລູກຂ້ອຍໂຊກດີ ສຸດໆ ຕອນທີ່ພໍ່ແມ່ພົບກັບລູກຊາຍ ກໍໄດ້ຖາມລູກວ່າແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ບໍ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນທີ່ຖືກລັກພາໂຕດັ່ງກ່າວ ລາວກໍຢືນຢັນວ່າແມ່ນຄວາມຈິງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕົວະຫຼອກລວງ ເຊິ່ງເຫດການເກີດຢູ່ບໍລິເວ ນວັດໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວສົ່ງກະເປົາໃຫ້ໝູ່ແລ້ວໆ ແລະ ຕ້ອງການນັ່ງເຊົາເມື່ອຍ ເພາະລາວເມື່ອຍ ແຕ່ກໍມີຜູ້ຊາຍສາມຄົນມາອຸ້ມລາວຂຶ້ນລົດໄປ ທັງມັດ ມື ປິດຕາ ແລະ ເອົາໄປຖິ້ມໄວ້ແຄມຂອງ ໂຊກດີມີລຸງໃຈດີຄົນໜຶ່ງຊ່ອຍໄວ້ ດັ່ງເດັກນ້ອຍຊາຍຜູ້ເສຍຫາຍເວົ້າວ່າ

ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ຍິນຂ່າວກ່ຽວກັບຂະບວນການລັກເດັກນ້ອຍມາດົນແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຍິນມາວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເອົາໄປຕັດແຂນຕັດຂາ ລວມທັງອະໄວຍະວະອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນພິການແລ້ວໄປເປັນຂໍທານເ ພື່ອຫາເງິນໃຫ້ເຂົາ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນຕາຢ້ານຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ກະຊິມີຢູ່ລະວ່າ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍ ມີແກ້ງເອົາເດັກນ້ອຍໄປຕັດອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຄືວ່າເອົາໄປຕັດຕີນຕັດມື ຂໍທານ ໃຫ້ເປັນຄົນພິກ ານ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ໄປເປັນຂໍທານ ຄ່ຳມາແລ້ວເຂົາກໍໄປເອົາເງິນ ຄັນມັນແມ່ນຈັ່ງຊີ້ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮັກສາລູກຫຼານໃຜລາວຫັ້ນແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປຜູ້ດຽວ ຂະນະທີ່ຄູທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍກ່າວວ່າ ກໍເ ຫັນຫຼາຍຄົນເວົ້າເຖິງເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ ເຊິ່ງກໍອາດຈະເປັນເລື່ອງຈິງ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ບັນດາຄູກໍມີການເຕືອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຮັບຮູ້ຢູ່ວ່າໃຫ້ລະມັດລະວັງກຸ່ມຄົນລັກເດັ ກນ້ອຍ ຢ່າໄປຫຼົງເຊື່ອຄົນແປກໜ້າທີ່ເອົາເຄື່ອງຂອງມີຄ່າມາຫຼອກຕົວະຍົວະພາຂຶ້ນລົດໄປ ມັນອາດຈະມີຄວາມຈິງ ເພາະວ່າ ອັນ ໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຢູ່ແຖວຂ້ອຍສອນນີ້ແຫຼະ ກະມີແຕ່ ອັນ ໃຫ້ຄູສຶກສາອົບ ຮົມແນວຄິດເຂົາເຈົ້າຕອນຂຶ້ນຫ້ອງຫັ້ນນະ ເວລາເຮົາສຳຫຼວດຫ້ອງ ເດັກນ້ອຍມັນ ຄວາມໝາຍວ່າມັນເຫັນເງິນລະມັນກະຢາກໄປຫັ້ນນະ ບໍ່ໄດ້ອອກແຮງງານແບບເມື່ອຍອີ່ຫຍັງຊີ້ ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍກ່າວວ່າ ທີ່ຜ່ານມາທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ສຳລັບບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຖືກຄົນແປກໜ້າຕົວະໄປຕ່າງໆນານາຢູ່ ແລະ ກໍມີການລົ ງໂຄສະນາແຈ້ງເຕືອນຕະຫຼອດ ທີ່ຜ່ານມາເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍບໍ່ຄ່ອຍມີແຈ້ງເຂົ້າມາປານໃດ ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນ ແມ່ນວ່າຈັ່ງໃດກໍມີຄະນະສະເພາະກິດ ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄັນໃນອັນເກີດຂຶ້ນກໍໄດ້ ແຍງເລີຍເນາະ ພວກເຮົາກໍລົງໂຄສະນາທຸກບ້ານທຸກບ້ານ ພວກເຮົາກໍເວົ້າຢ້ຳຢູ່ຕະຫຼອດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອວັນທີ 27 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ກໍມີກຸ່ມຄົນສາມຄົນ ປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງສອງຄົນ ແລະ ຄົນຂັບລົດຜູ້ຊາຍໜຶ່ ງຄົນ ທີ່ລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງອາຍຸ 12 ປີ ຢູ່ບ້ານອຸດົມຜົນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນລົດໄປໂດຍທີ່ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງກໍໄດ້ປະກາດຕາມຫາລູກສາວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ແ ຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານນັ້ນ ລ່າສຸດ ທັງສາມຄົນນັ້ນກໍໄດ້ນຳໂຕເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ມາສົ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ປົກຄອງໃນວັນທີ 28 ເດືອນມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງໄຊທານີ ກັກໂຕໄວ້ ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ຍ້ອນມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍ ແລະ ອາດເຂົ້າຂ່າຍກໍລະນີການຄ້າມະນຸດ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໃນວັນທີ 29 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ເປັນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຈັດມາສະເໜີທ່ານ ປະເທດລາວຕ້ອງການເງິນມະຫາສານເພື່ອພັດທະນາປະເທດ ແຕ່ເງິນທຶນເພື່ອການພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍມ າຈາກພາກເອກະຊົນ ສ່ວນລັດຖະບານມີງົບປະມານໜ້ອຍດຽວສຳລັບການພັດທະນາຕ່າງໆ ອາວາຣີ ມີລາຍງານ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດລາວຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສຳລັບປີ 2024 ນີ້ວ່າ ປະເທດລາວຕ້ອງການເງິນຈຳນວນມະຫາສານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ ສະເພາ ະປີນີ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການເງິນທຶນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທັງໝົດເຖິງ 56,784 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 19 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ ຂອງປະເທດ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສະພາແ ຫ່ງຊາດຫວັງວ່າ ເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອການພັດທະນານັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະລົງທຶນເຖິງ 32,435 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 57 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ຮອ ງລົງມາກໍແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 15,449 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 27 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ສ່ວນລັດຖະບານລາວຄາດວ່າຈະລົງທຶນປະມານ 5,000 ຕື້ກີບ ຫຼື 8.8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ການດຶງດູດນັກລົງທຶນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມາ ລົງທຶນຢູ່ລາວນັ້ນ ອາດຍາກຂຶ້ນ ເພາະໃນໄລຍະນີ້ ເສດຖະກິດຂອງລາວກຳລັງຖອຍຫຼັງ ເງິນກີບລາວຍັງອ່ອນຄ່າລົງເລື້ອຍໆ ແລະ ການຂາດເຂີນຄົນງານ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ນີ້

ຊາວລາວຜູ້ນີ້ກ່າວວ່າ ນັກລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງຈະສົນໃຈມາລົງທຶນໃນໂຄງການໃຫຍ່ໆ ຢູ່ລາວຢູ່ ເປັນຕົ້ນໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເພາະວ່າໂຄງກ ານໃຫຍ່ໆນີ້ເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວ ແລະ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງ ແລະ ທີ່ແນ່ນອນ ສ່ວນລັດຖະບານລາວນັ້ນ ມີແຜນຈະລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາໃຫຍ່ໆຫຼາຍໂຄງການ ເປັນຕົ້ນຈະລົງທຶນປ ະມານ 300 ຕື້ກີບ ເພື່ອໂຄງການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ຈະລົງທຶນ 200 ຕື້ກີບ ເພື່ອສ້າງລະບົບປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຈະຈັດທຶນ 192 ຕື້ກີບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໂຄງ ການພັດທະນາເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈະໃຊ້ງົບປະມານ 168 ຕື້ກີບ ສຳລັບແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຈະໃຊ້ເງິນ 160 ຕື້ກີບ ເພື່ອໂຄງການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ ເຖິງວ່າລັດຖະບານລາວຈະຈັດງົບປະມານຫຼາຍພັນຕື້ກີບເພື່ອການພັດທະນາ ແຕ່ລັດຖະບານກໍຍັງຂາດເຂີນງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານເພື່ອພັ ດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ຜ່ານມາແຂວ ງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸຫຼາຍກວ່າ 4 ເທື່ອ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ເປັນຕົ້ນຂົວ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງວຽງໄຊກ່າວວ່າ ເຖິງວ່າຜ່ານມາຈະມີອົງການສາກົນເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ງົບປະມານ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງຈຳກັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ທົ່ວເຖິງ ໂຮງຮຽນ ຫຼາຍແຫ່ງໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງບໍ່ມີລະບົບນ້ຳລິນ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ອັນເລື່ອງຂາດເຂີນແມ່ນແທ້ ຂາດເຂີນແທ້ ປຶ້ມແບບຮຽນບໍ ອາຄານຮຽນນີ້ກະມີຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ ທີ່ວ່າຍັງເ ປັນຊົ່ວຄາວຢູ່ຫັ້ນນະ ອາ ມີອົງການໃດທີ່ວ່າມາຊ່ວຍ ກໍຢາກ ຢາກໃຫ້ມີແທ້ ອັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງນີ້ນະ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍຍັງປະສົບກັບບັນຫາຕາຝັ່ງເຈື່ ອນເພພັງ ຢູ່ຫຼາຍໆບ່ອນ ທາງການໄດ້ສ້າງລະບົບຕາຝັ່ງເຈື່ອນໄລຍະໜຶ່ງສຳເລັດໄປແລ້ວ 980 ແມັດ ສ່ວນໄລຍະ 2 ສ້າງກັນເຈື່ອນແລ້ວ 1,200 ແມັດ ແຕ່ຍັງເຫຼືອໄລຍະທີ 3 ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 100 ແມັດ ລັດຖະບານ ຍັງບໍ່ມີເງິນສ້າງເທື່ອ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນທັງ 3 ໄລຍະນີ້ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບຕາຝັ່ງຂອງບ່ອນອື່ນໆ ລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນເທື່ອ ປະໃຫ້ຕາຝັ່ງເຈື່ອນຕະຫຼອດມ າ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ກະບໍ່ໄດ້ທົ່ວດອກ ມັນ ມັນຢູ່ໂຊນອັນເຮົາເຮັດເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄືວ່າແນມເຫັນກັບອັນທາງໄທ ເພິ່ນເຮັດທົ່ວໄປແລ້ວທາງໄທ ທາງລ າວເຮົາມີແຕ່ເອົາໂຊນທີ່ວ່າເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງງົບປະມານການສ້າງນີ້ແຫຼະ ຍັງມີຫຼາຍ ຍັງມີຫຼາຍ ດຽວນີ້ເຮົາສຳຫຼວດອັນຍັງມີຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງງົບປະມານນີ້ ເ ພິ່ນຊິເລັ່ງໃສ່ໂຕໃດກ່ອນ ເລື່ອງຂຶ້ນແຜນເຮົາກໍຂຶ້ນແຜນໄປເລື້ອຍໆ ມັນເຈື່ອນເຂົ້າແຕ່ລະປີນີ້ ບໍ່ເວົ້າແຕ່ 5 ແມັດ ເປັນ 10 ແມັດ 10 ກວ່າແມັດຫັ້ນນະ ແຕ່ລະປີ ໃນແຕ່ລະປີ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົ ງການສາກົນເປັນເງິນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອການພັດທະນາ ເພາະລັດຖະບານລາວບໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດທ່ານໜຶ່ ງກ່າວວ່າ

ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມດ້ວຍດອກເບ້ຍຕ່ຳເປັນພິເສດແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເປັນຕົ້ນທຸລະກິດດ້ານກະສິກຳ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຫັດຖະກຳ ບໍລິການ ທ່ອງທ່ ຽວ ແລະ ການຄ້າ ແຕ່ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ ສ່ວນທາງດ້ານການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ປັດຈຸບັນຈີນເປັນປະເທດທີ່ລົງທຶນຫຼ າຍທີ່ສຸດໃນລາວ ຄືຫຼາຍເຖິງ 13.67 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍເປັນການລົງທຶນໃນການສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ລວມທັງໝົດ 933 ໂຄງການ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວທີ່ພ ວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວນັ້ນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄລິບຊາຍຈີນໂຍນບ່ວງໃສ່ພະນັກງານແມ່ຍິງຖືກວິຈານຈາກສັງຄົມ ສະຖານທູດລາວຢູ່ໄທ ລາຍງານມີຊາວລາວ 228,000 ຄົນເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ໄວລຸ້ນມີອັດຕາ ການແຕ່ງດອງ ແລະ ຖືພາກ່ອນອາຍຸ 18 ປີເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຖືກລັກພາໂຕ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍລອດມາໄດ້ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ